ສະຫະພັນກຳມະບານລາວຕ້ອງການໃຫ້ປັບຂຶ້ນອັດຕາຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ຳຈາກ 9 ແສນກີບ ເປັນ 1 ລ້ານ 2 ແສນກີບຕໍ່ເດືອນ ສ່ວນນາຍຈ້າງຕ້ອງການປັບຂຶ້ນເປັນ 1 ລ້ານກີບ ລັດຖະບານຈຶ່ງໄດ້ອະນຸມັດ 1 ລ້ານ 1 ແສນ ກີບ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຈາກບາງກອກ ມາສະເໜີທ່ານ ທ່ານຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຢືນຢັນວ່າ ຄະນະລັດຖະບານ ລາວໄດ້ອະນຸມັດການປັບຂຶ້ນອັດຕາຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ຳສຳລັບແຮງງານຈາກ 9 ແສນກີບ ເປັນ 1 ລ້ານ 1 ແສນກີບ ຫຼື ປະມານ 133 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ເດືອນ ແລະ ໃຫ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ພຶດ ສະພາ ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປນັ້ນ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ພາຍຫຼັງຈາກຄະນະກຳມະການສາມຝ່າຍ ທີ່ປະກອບດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຂອງກະຊວງແຮງງານ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຫະພັນກຳມະບານລາ ວ ໄດ້ພົບປະເຈລະຈາຕໍ່ຮອງກັນ ນັບເປັນໄລຍະເວລາເຖິງ 14 ເດືອນ ທັງນີ້ໂດຍກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການສາມຝ່າຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເລີ່ມການພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການປັບຂຶ້ນຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ຳ ນັບແຕ່ເດືອນກຸ ມພາ ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ສະເໜີໃຫ້ປັບຂຶ້ນໃນອັດຕາຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ຳຈາກ 900,000 ກີບ ເປັນ 1,200,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ ຫາກແຕ່ທາງຝ່າຍສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ ເຫັນວ່າຄວນປັບ ຂຶ້ນເປັນ 1 ລ້ານກີບຕໍ່ເດືອນ ແລະ ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ທີ່ 1,100,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ ຕາມໜັງສືແຈ້ງການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 560/ສນຍ ລົງວັນທີ 20 ເມສາ ປີ 2018 ທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍສຳລັບຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ຳໃນອັດຕາ 900,000 ກີບຕໍ່ເດືອນນັ້ນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ ຫາກແຕ່ຈາກການເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຄ່າຈ້າງແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳ ຢູ່ໃນ 3,053 ຫົວໜ່ ວຍທຸລະກິດທົ່ວປະເທດ ໂດຍການສຳພາດແຮງງານທັງໝົດ 85,056 ຄົນ ໃນນີ້ເປັນແຮງງານລາວ 67,524 ຄົນ ທີ່ດຳເນີນການໂດຍກະຊວງແຮງງານເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ພົບວ່າ ຄ່າຈ້າງແຮງງານໃນຂະແໜງກະສິກຳ ຢູ່ທີ່ລະ ດັບ 1 ລ້ານ 1 ແສນກີບ ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ 1 ລ້ານ 2 ແສນກີບ ແລະ ຂະແໜງບໍລິການ 2 ລ້ານ 5 ແສນກີບຕໍ່ເດືອນ ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານເຫຼົ່ານັ້ນ ສາມາດດຳລົງຊີວິດຢູ່ໄດ້ໃນສະພາວະຄ່າຄອງຊີບຕົວຈິ ງໃນປັດຈຸບັນ ທາງດ້ານທ່ານໄຊພອນ ພົມປະດິດ ປະທານສະຫະພັນກຳມະບານແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຢືນຢັນວ່າ ການປັບຂຶ້ນອັດຕາຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ຳດັ່ງກ່າວ ຖືວ່າມີຄວາມເໝາະສົມ ເພາະ ເປັນການເກື້ອກູນກັນ ລະຫວ່ າງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານກັບຜູ້ອອກແຮງງານ ເພື່ອໃຫ້ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງສາມາດທີ່ຈະຢູ່ລອດໄດ້ໃນສະພາວະປັດຈຸບັນ ດັ່ງທີ່ທ່ານໄຊພອນຢືນຢັນວ່າ ການນຳໃຊ້ຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳຈາກ 900,000 ເປັນ 1 ລ້ານ 1 ແສນກີບ ກໍຖືວ່ າເປັນພື້ນຖານອັນໜຶ່ງ ເພື່ອເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ແກ່ກຳມະກອນ ໃຫ້ມີຄວາມຕັ້ງໜ້າຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ ມາເບິ່ງແລ້ວ ຄັນວ່າພວກເຮົາຫາກຂຶ້ນ ເກີນໃນລະດັບ 1,100,000 ມັນກະຈະມີຜົນສະທ້ອນຫຼາຍອັນຕໍ່ພາກສ່ວນ ບໍລິສັດຕ່າງໆ ສະນັ້ນ ຢູ່ໃນລະດັບ 1,100,000 ກີບ ກະຖືວ່າໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຖ້າທຽບໃສ່ຄ່າຄອງຊີບ ກະຖືວ່າພວກເຮົາກະສາມາດຢູ່ລອດໄດ້ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການທີ່ແຮງງານລາວສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນແຮງງານທີ່ບໍ່ມີຝີມື ກໍນັບ ເປັນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ ຕ່ຳກວ່າແຮງງານມີຝີມືຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນໄວ້ກັບກະຊວງແຮງງານ ຈຳນວນ 22,766 ຄົນ ແລະ ເຊື່ອວ່າມີອີກກວ່າ 30,000 ຄົນທີ່ຍັງບໍ່ຂຶ້ນທະບຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ນອ ກຈາກນີ້ ການທີ່ລາວບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງແຮງງານມີຝີມືໃຫ້ກັບບໍລິສັດຕ່າງຊາດໃນລາວໄດ້ຢ່າງພຽງພໍນັ້ນ ຍັງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້ຈ້າງແຮງງານຕ່າງຊາດໄດ້ຫຼາຍໝື່ນຄົນ ໃນຂ ະນະທີ່ແຮງງານລາວສ່ວນຫຼາຍພາກັນເດີນທາງໄປທຳງານໃນໄທ ເພາະ ໄດ້ຄ່າຈ້າງສູງກວ່າໃນລາວ ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຂາດແຄນແຮງງານໃນລາວເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ອີກດ້ວຍ ໂດຍກະຊວງແຮງງານ ໄທອະນຸຍາດໃຫ້ແຮງງານລາວທຳງານໃນໄທຢ່າງຖືກຕ້ອງ 158,000 ກວ່າຄົນໃນປັດຈຸບັນ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ VOA